संहितापाठम् पवमानस्सो अद्य नः पवित्रेण विचर्षणि यः पोता स पुनातु नः पवमानस्सो अद्य नः पवित्रेण विचर्षणि यः पोता स पुनातु नः पवमानस्सो अद्य नः पवित्रेण विचर्षणि यः पोता स पुनातु नः